ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຮູ້ບໍ່ວ່າ Bankruptcy ຫຼືວ່າ Bankrupt ແມ່ນຫຍັງ ສຳລັບພາສາລາວເຮົາ ເວົ້າໄດ້ວ່າ Bankruptcy ຫຼືວ່າ Bankrupt ແມ່ນການລົ້ມລະລາຍ ເຈັ້ງກະລ່າງວ່າເທາະ ຜົນສະທ້ອນຂອງມັນເດ ເປັນແນວໃດ ຈຳນວນຄົນໃນປະເທດອົດສ ະຕຣາລີທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນດ້ານການເງິນມີຫຼາຍຂຶ້ນ ນີ້ພາໃຫ້ມີການລົ້ມລະລາຍໂຕ ຫຼືວ່າເຈັ້ງກະລ່າງ ຍ້ອນເສດຖະກິດອົດສະຕຣາລີເດີນຊ້າລົງ ການເຈັ້ງກະລ່າງ ຫຼືຄົນທີ່ຖືກຜູ້ໃຫ້ຢືມເງິນຮັບຮູ້ວ່າເຈັ້ງ ກະລ່າງ ແມ່ນຄົນທີ່ມີໜີ້ສິນການເງິນທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄືນໄດ້ ນີ້ມີຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງໃນດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ກໍເປັນເລື່ອງລາວອັນຮ້າຍແຮງຕື່ມອີກດ້ວຍ ບາດກ້າວການເປັນ bankruptcy ຄືລົ້ມລະລາຍ ຫຼືວ່າເຈັ້ງກະລ່ າງ ເລື້ອຍໆໄປ ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໂດຍການມີໜີ້ສິນເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຕາມເວລາ ແລ້ວລືມມັນ ແຕ່ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການຈ່າຍໜີ້ສິນຊ້າ ຄ່າປັບໃໝ ແລະ ດອກເບ້ຍ credit interest ທີ່ແພງ ທີ່ມີກັບໜີ້ສິນອັນເລັ ກໆນ້ອຍໆ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນພາລະໃນດ້ານເງິນຄຳ ເປັນແບບທີ່ສາຫັດໜັກໜ່ວງໄດ້ ນອກນັ້ນ ເຫດຜົນໃນດ້ານສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນຕົກວຽກຕົກການ ຄວາມສຳພັນກັບຄູ່ຊີວິດເພພັງ ຫຼືມີສຸຂະພາບບໍ່ສົມບູນ ໃສ່ນຳ ກໍ ພາໃຫ້ສະຖານະການການເງິນກັບກາຍເປັນສິ່ງທີ່ແກ້ບໍ່ຕົກ ຈົນມີຄວາມສິ້ນຫວັງໄດ້ຍ້ອນ ຍານາງມາຕາ ໂຊໂລໂຟນີ ເປັນທະນາຍຄວາມຢູ່ທີ່ Financial Rights Legal Centre ຄືສູນກາງກົດໝາຍສິດທິການເງິນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຄຸ້ມ Surry Hills ຍານາ ງມີຄົນມາກມາຍຫຼາຍຂຶ້ນໂທໄປຫາ

ການກັບກາຍເປັນການລົ້ມລະລາຍ ເຈັ້ງກະລ່າງ ສາມາດແມ່ນຍ້ອນໃຊ້ໜີ້ສິນອັນເລັກນ້ອຍ ປະມານ 5,000 ໂດລາ ແຕ່ມັນມີຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ຈົບດີອື່ນໆມານຳ ບາງອັນຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນການບັນທຶກສາທາລະນະຊົນ ໄປຕະຫຼອດຊີວິດ Michael Parkinson ທີ່ Australian Financial Security Authority ບອກໃຫ້ຮູ້ຜົນສະທ້ອນບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບ bankruptcy

ຊັບສິນຂອງລາວ ແລ້ວຄະນະຜູ້ຄວບຄຸມອັນໜຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ຈະກະທຳບາດກ້າວຕ່າງໆ ເພື່ອຂາຍຊັບສິນຂອງລາວ ແລ້ວເອົາໜີ້ສິນຄືນໄດ້ຈາກລາຍໄດ້ຂອງລາວ ນັ້ນແມ່ນຄົນທີ່ລົ້ມລະລາຍໂຕສາມາດສູນ ເສຍບ້ານເຮືອນຮົ້ວສວນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ Bankruptcy ການເຈັ້ງກະລ້າງ ກໍຕ້ອງຫ້າມການໄປມາຂອງຜູ້ທີ່ລົ້ມລະລາຍໂຕດ້ວຍ ທ່ານ Parkinson ຊີ້ແຈງວ່າ
ຜູ້ທີ່ລົ້ມລະລາຍນັ້ນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກຄະນະກຳມະການການຄວບຄຸມນັ້ນ ເພື່ອຈະໄປຍັງຕ່າງປະເທດ ຮ້າຍຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຈະບໍ່ເກັບຮັກສາໄວ້ຄວາມລັບຂອງຊື່ສຽງຂອງຄົນທີ່ລົ້ມ ລະລາຍໂຕ ທຸກຄົນກວດເບິ່ງຊື່ສຽງນັ້ນໄດ້ ຮວມດ້ວຍນາຍຈ້າງ ແລະ ທະນາຄານຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ເຊົ່າບ້ານເຊົ່າເຮືອນ ເຊົ່າຫ້ອງແຖວ

ແລະ ທຸກໆຄົນສາມາດຄົ້ນຊອກເບິ່ງ ໂດຍມີການເສຍຄ່າທຳນຽມ ບໍລິສັດທີ່ລາຍງານກ່ຽວກັບເຄຣດິດກໍເກັບຮັກສາໄວ້ກ່ຽວກັບການລົ້ມລະລາຍໂຕໄວ້ ເປັນຢ່າງຕ່ຳ 5 ປີ ນີ້ເປັນການເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການຍາ ກຊາທີ່ຈະຂໍຢືມເງິນຢືມຄຳໄດ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນທີ່ມີຊື່ສຽງ ອີງຕາມທະນາຄານແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາລີ ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຕິດໜີ້ຕິດສິນເຄຣດິດຄາດເຖິງຫຼາຍກວ່າ 50 ພັ ນລ້ານໂດລາ ກິດຈະການການເງິນເຄຣດິດດັ່ງ Afterpay Alipay Splitit ເປັນເຄຣດິດທີ່ໃຊ້ກັນຫຼາຍໂດຍບຸກຄົນໃນຂັ້ນອາຍຸ 18 ຫາ 35 ປີ ຍານາງ Sofija

ຈົນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຄິດຈະຂ້າຕົວຕາຍແທ້ໆ ຄວາມແນະນຳໃນດ້ານການເງິນທີ່ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍໃດໆ ມີໄວ້ບໍລິການຈາກ National Debt Helpline ທີ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ປະສານກັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຂອງ ຊຸມຊົນທັງຫຼາຍໃນປະເທດອົດສະຕາລີ ຕິດຕໍ່ຫາ National Debt Helpline ໄດ້ ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 1800 007 007 1800 007 007 ໃນວັນຈັນຮອດວັນສຸກ ໃນເວລາ 9 ໂມງ 30 ເຊົ້າ ຮອດ 4 ໂມງ 30 ແລງ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເ ອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ